ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈົນວ່າລັດຖະບານລາວປະໂລອອກມາສະກັດກັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະກໍ ສັ່ງໃຫ້ທຸກແຂວງໃນລາວ ມີການເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ບັດນີ້ ຄະນະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍມາຍັງປະເທດສາ ທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍທາງການລາວຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືທາງການຈີນ ແລ້ວກະຫວຽດນາ ມ ຕອນນີ້ກະສົ່ງຄະນະແພດຄະນະໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານມາ ມາຊ່ອຍລາວໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ລາຍງານນີ້ໂດຍສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ວາງວັນທີ 4 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ສ ະໜາມບິນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ທັງເຊົ້າທັງບ່າຍ ກະມີຖ້ຽວບິນພິເສດນຳທີມໝໍຈາກຫວຽດນາມ ແລ້ວກະຈີນມາຊ່ອຍເຫຼືອໝໍ ອ່າ ຫຼືວ່າແພດທາງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອ ຕໍ່ສູ້ສະກັດການການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍລັດຖະບານຈີນກະໄດ້ສົ່ງຄະນະແພດຂອງຈີນຈຳນວນ 25 ຄົນ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານເນາະ ບິນດ່ວນໂດຍຖ້ຽວບິນພິເສດ ໂດຍທັງໝົດກໍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບາດ ວິທະຍາ ການຂ້າເຊື້ອ ຫ້ອງຕວດວິເຄາະ ຫ້ອງ ICU ແລະ ອື່ນໆ ຂະນະນີ້ກະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບທາງຝ່າຍແພດຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອວາງແຜນການຮັກສາຕໍ່ໄປ ນອກຈາກນີ້ ລັດ ຖະບານຈີນກໍຍັງມອບອຸປະກອນການແພດຕ້ານໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ລັດຖະບານສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລວມມູນຄ່າກະ 10 ລ້ານຢວນ ກໍຊິມີພວກໜ້າກາກອະນາໄມທາງການແພດ ຊຸດປ້ອງກັ ນການແພດ ເຄື່ອງຕວດຫາພະຍາດ ໃນສ່ວນຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກໍສົ່ງທີມແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ 35 ຄົນ ແລ້ວກໍມອບເງິນ

ໂຕ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເນາະວ່າເປັນຢາຍີ່ຫໍ້ອີຫຍັງ ຢາຊະນິດຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າບອກວ່າເປັນຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ໃຊ້ໃນ ໃນຫວຽດນາມເນາະ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ YouTube ດອກ ທີ່ວ່າສົມມຸດວ່າບ້ານໜຶ່ງນີ້ມີຄົນເປັ ນໂຄວິດ-19 ເຂົາເຈົ້າກໍເອົາຄົນໄປກວດໄປກັກໄວ້ ແລ້ວກະມີພະນັກງານເຂົ້າມາ ອັນ ໃຊ້ອັນອຸປະກອນດັ່ງອັນນະ ສີດຢາປ້ອງກັນໄຂ້ມາລາເຣຍຫັ້ນລະ ມາສີດໃສ່ຝາ ຕາມພື້ນຫອກພື້ນເຮືອນ ໂຕະຕັ່ງ ວ່າຊັ້ນເທ າະ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຢາຫຍັງ ຈຶ່ງວ່າຢາກຊາບ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ທາງການຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມນີ້ ກໍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານອຸປະກອນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ແຕ່ວ່າຜ່ານສາ ຍຫູສາຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼາຍໆຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ເຫັນຜ່ານທາງ YouTube ນີ້ລະ ພະນັກງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼືວ່າສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ຫັ້ນ ກໍແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່ານຸ່ງເຄື່ອງຄົບຊຸດໃນການຕໍ່ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າມັນມີບາງຜູ້ບ າງຄົນທີ່ວ່ານຸ່ງຊຸດຕໍ່ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແຕ່ວ່າເກີບຫັ້ນນະ ໃສ່ເກີບໄປອີຫື ຊີ້ນະ ມັນກໍບໍ່ສິໄຕ່ເຂົ້າໄປໃນຂາສົ້ງຫັ້ນ ຫຼືວ່າເຂົ້າຕາມເນື້ອໜັງ ຫຼືວ່າເລັບ ເລັບຕີນເລັບມືຫຼືບໍ່ ມັນ ມັນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າຕະຫຼົກ ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງເຕັມຊຸດ ແຕ່ວ່າໃສ່ໄປຫືຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ອຸປະກອນທີ່ເພິ່ນມອບໃຫ້ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນກະແມ່ນວ່າມີຫຼາຍເຕີບ ແຕ່ວ່າມັນຊິມີພຽງພໍຫຼືບໍ່ເນາະ ຂ່າວ ຂ່າວໄດ້ເວົ້າບໍ່ ຄຳວ່າພຽງ ພໍບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າພຽງພໍບໍ່ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດເນາະ ກະຊິມີເທື່ອຕໍ່ໆໄປ ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ຮູ້ມາເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບຕົວເລກທີ່ວ່າເພິ່ນກວດເບິ່ງຄົນທີ່ວ່າອາດຈະ ເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ເພິ່ນກະໄດ້ບົ່ງອອກມາໃຫ້ຊາບຜ່ານທາງກະແສຂ່າວຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າມັນມອງເບິ່ງແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຕົວເລກທີ່ວ່າບໍ່ຫຼາຍນີ້ນະ ແລ້ວທາງການຫວຽດນາມ ແລະກະສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນມາຊ່ວຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ນຳເອົາອຸປະກອນການກວດມາຊ່ອຍຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຊິມາຄວັດດັງຄວັດ ປາກຄົນໃນລາວຫຼາຍປານໃດກໍຢ່າ ແຕ່ວ່າເອົາໄປກວດຫັ້ນ ມັນອຸປະກອນບໍ່ພຽງພໍ ຊີ້ ມັນກະມີການຊັກຊ້າ ຫຼືວ່າລ່າຊ້າໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ເພິ່ນໄດ້ອຸປະກອນການກວດນີ້ມາເພີ່ມຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ໃນ ໃນສ່ວນຂອງລັດຖະບານຈີນເນາະ ກະໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງເຄື່ອງກວດຫາພະຍ າດນີ້ ກະ ກະນຳມາພ້ອມກັບທີມແພດເທື່ອນີ້ຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດກໍບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ເພິ່ນນຳເອົາມາໃຊ້ ຫຼືວ່ານຳເອົາມາມອບໝາຍໃຫ້ ອາ ທັງ ທັງ ທັງໃຊ້ ແລະກະຫຼັງຈາກເສັດແລ້ວນີ້ ກະຄາ ດວ່າຊິມອບໃຫ້ທາງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໄວ້ ໄວ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປເລີຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າໃຊ້ແລ້ວ ກະຄາດວ່າຄົງຈະມອບໃຫ້ເລີຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືຊິບໍ່ເອົາກັບ ແລ້ວໃນການສະກັດກັ້ ນນີ້ນາ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຫວຽດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈີນມານີ້ ກໍແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະກະສະຫະປະຊາຊາດແດ່ ທີ່ວ່ າລົງໄມ້ລົງມືສັກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລາວມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງສັກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນເຫັນວ່າມັນໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າສັກສຳເລັດແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງ ເອີ ທີ່ ທີ່ສັກໄປ ສ່ວ ນໃຫຍ່ກໍຈະເປັນບຸກຄະລາກອນທາງ ທາງການແພດເນາະ ກໍຄືກຸ່ມຄົນທາງການແພດ ອ່າ ທັງທີ່ຜ່ານມານີ້ ຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນ ເປັນແພດ ເປັນໝໍ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອ່າ ກັບເລື່ອງຂອງການດູແລໂຄວິດ 19 ນີ້ ຂ່າວທີ່ອ ອກມາກໍ ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນມີເນາະ ວ່າຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນແລ້ວນີ້ຕິດໂຄວິດ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງການສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕອນນີ້ກະ ກະຖືວ່າຍັງ ຍັງບໍ່